صادقين جيڪڏهن سچا آهيو. اما ان ڪان من المقربين هي سائين ٿيو اهو ماڻهو بي فرمان. باقي جيڪڏهن آهي مقربين منجهان ڀلن ماڻهن منجهان ته فروح پوء انهيء جو درجو راحت آهي. ريحان، روزي آهي اُچي، جيئن ريحان جي اسين هاڻ اڳي معنيٰ ٻه ٽي ٽي معنائون ڪيون انهن مان هڪڙي راحت هوندي، خوشبو هوندي، راحت هوندي، روزي هوندي، جنت نعيم، نعمت هوندي، باغ جنت هوندي، باغ نعمتن وارو، اما ان ڪان من اصحاب اليمين باقي جيڪڏهن هوندو اصحاب اليمين کان فسلام لڪ پوء چونداسون توکي سلام هجي.

اها سورت مديني منوّري ۾ نازل ٿي. اتي جنگي طاقت کي جمع ڪيو ويو هو. جماعتي قوت جو مظاهرو ڪيو ويو هو. لوهه جو استعمال اتي ٿيو هو، ترار وغيره نيزو تير. تڏهن رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته توهان جي انهيء، قرآن جي، احڪام کي نشر ڪرڻ جي لاء قوت استعمال ڪرڻي پوندي. خلاصو مطلب سورت جو اهو آهي.

معنيٰ رب تبارڪ وتعاليٰ کي تمام گهڻو مٿي رکين، گهڻو پري رکين، انهن ڳالهين کان جيڪي دنيا ۾ ماڻهو مشرڪ الله جي لاء نسبتون ٿا ڪن. اها به تسبيح جي معنيٰ آهي. العزيز الحڪيم، عزيز معنيٰ زبردست، جنهن جي قوت ۽ قدرت بي مقابل، مقابلو ڪونهي هن جو، حڪيم، جنهن جي حڪمت ۽ تخليق ايڏي مضبوط، جنهن ۾ ڪو نقص ڪونهي ڪو. حڪيم جي معنيٰ مطلب آ ته الله جي پاڪائي پڙهن ٿيون اهي شيون جيڪي آسمانن ۾ آهن ۽ جيڪي شيون زمين ۾ آهن رب تبارڪ وتعاليٰ جي تسبيح ٿا پڙهن ڪي زبان حال سان ڪي زبان قول سان وهو العزيز الحڪيم هو الله تعاليٰ زبردست آهي حڪمت وارو آهي له ملڪ السماوات والارض ان جي حڪومت ۽ بادشاهي آهي آسمانن ۾ زمين ۾ يحيي ويميت، الله تعاليٰ ماري ٿو ۽ جياري ٿو، هن جي حياتي موت هن جي قبضي ۾ آهي، اهو رب تبارڪ وتعاليٰ جنهن کي ساري ملڪ جي تنظيم رب تبارڪ وتعاليٰ نوع انساني جي لاء پنهنجي قبضي ۾ رکي آهي ۽ اها جيڪا تنظيم آهي ساري ڪائنات جي الله تعاليٰ جي دستور مطابق صالحين جي جماعت کان سواء ٻيو ڪوئي انهي کي اٿاري نه سگهندو تنهنڪري رب تبارڪ وتعاليٰ هتي تسبيح جي ڳالهه ڪئي. اهي شخص هوندا جيڪي الله جي تسبيح پڙهندا، رب جي پاڪائي بيان ڪندا ۽ رب تبارڪ وتعاليٰ جي آڏو ڪنهن کي لائق هن ڳالهه جو نه سمجهندا ته ڪو دم هڻي. اهڙي هڪڙي قوت جا جو جا ڀائيندڙ ۽ رب تعاليٰ کي هر عيب کان هر نقص کان پنهنجي ذهن ۾ صاف ڪري سمجهندڙ اهڙي صالحين جي جماعت اها پوء اهڙي جماعت جڏهن ٿي پئي ته هاڻي اقامت الٰهي حڪومت جي ملڪ جي اندر واجب ٿي پوندي جو رب تبارڪ و تعاليٰ جي حڪومت هن زمين جي مٿان هلي قوم جيڪڏهن ان باري ۾ مري چڪي آهي ته اهڙي جماعت سان الله تعاليٰ زندگي بخشيندو قومن کي ها جيڪڏهن اهڙي قوم جيڪا مقابلي ۾ آئي، ان کي رب تبارڪ وتعاليٰ ماريندو، جيئن توهان جي حياتي موت ان جي قبضي ۾ آهي، تيئن قومن جي نشأت ۽ قومن جو جيڪو زوال آهي، سو به ان جي هٿ ۾ آهي. جيڪي هن قرآن پاڪ کي مڃيندا، اهي نشأت جا صاحب آهن. جيڪي قرآن پاڪ کان پاسيرا ٿيندا، الٰهي دستور کان پاسيرا ٿيندا، اهي زوال جي طرف ويا. وهو عليٰ ڪل شيء قدير، الله تعاليٰ هر شيء تي قادر آهي. اهڙو دستور قرآن توهان کي عطا ڪيو آهي. وهو الاول، اهو اول آهي. معنيٰ رب تبارڪ وتعاليٰ جيڪو مالڪ آهي سو ۽ اهو ئي آخر آهي. معنيٰ ساري حڪومت جو بنياد جيڪو وڌو آهي رب تعاليٰ تخليق جو بنياد وڌو آهي، پنهنجي بادشاهي ڏيکاري آهي ان ۾ پاڻ اول آهي.

مطلب ته الٰهي حڪومت کي قائم ڪريو. اهو الله تعاليٰ جو حڪم آهي. وهو بڪل شيء عليم الله تعاليٰ هر شيء کي ڄاڻندڙ آهي. هو الذي خلق السماوات والارض اهو الله آهي جنهن پيدا ڪيو آهي آسمانن کي ۽ زمين کي في ستة ايام ڇهن ڏينهن جي اندر رب تعاليٰ ان کي پيدا ڪيو آهي. ۽ اهو الله تبارڪ وتعاليٰ انهيء پنهنجي مخلوق جي اندر اها حيثيت ٿو رکي جيئن هر شيء کان ظاهر هجي. ڇو ته انهيء ڪائنات کي پيدا ڪرڻ وارو ٻيو آهي ئي ڪونه، اهڙو ظاهر جو مٿان ڪا شيء ڪانهي، اهڙو غالب جو ڪا به شيء اهڙي هجي جا مغلوب ڪندڙ هجي ڪانهي، سڀ مغلوب، اهڙو باطن جو ان کي ڪوئي نه ڏسي، هو هر شيء کي پيو ڏسي، مخفيء کي ظاهر کي سڀ ان جي آڏو واضح هجي، لا يعزب عنه مثقال ذرة لا في السماء ولا في الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا في کتاب مبين ثم استوي علي العرش پوء عرش تي قائم ٿيو. رب تبارڪ وتعاليٰ پنهنجي انتظاميه کي جاري ڪيو. يعلم ما يلج في الارض جيڪي زمين ۾ اندر شيون آهن تن کي به ڄاڻي. وما يخرج منها ۽ جيڪي پيدا ٿين انهن کي به ڄاڻي. الله تعاليٰ ظاهر ۽ باطن پنهنجي قوت جو مظاهرو فرمايو. زمين جي اندر جيڪي شيون سي منهنجي علم ۾ آهن انهن کي مان پيدا ٿو ڪريان وري جيڪي ٻاهر آهن تن کي مان پنهنجي زور ۽ غلبي سان پنهنجي قبضي ۾ ٿو رکان. وما ينزل من السماء جيڪو آسمان مون لهي. وما يعرج فيها جيڪو مٿي چڙهي انهي کي به الله تبارڪ وتعاليٰ ڄاڻي ٿو وهو معڪم اهو توهان سان گڏ آهي اينما ڪنتم جاتي به هجو رب تبارڪ وتعاليٰ جي توهان سان معيت آهي معيت ڪهڙي قسم جي آهي اها معيت الله تبارڪ وتعاليٰ جي جيڪا جنهن کي جهڙي طريقي سان سمجه ۾ اچي اها معيت آهي اهو هڪڙو سليس سمجهائڻ جو طريقو آهي باقي نه ته هو معيت جا گهڻا مثال آهن ۽ اهي بزرگان دين جيڪي اهل تصوف آهن انهن وٽ معيت جو هڪڙو مقام آهي. ٻي معيت جيڪا علم وارا آهن اصحاب ظواهر ان جو مطلب آهي ته علم انهي رب جو توهان سان گڏ آهي جاتي به توهان آهيو توهان رب جي معلومات کان آهيو اهي جدا مسئلا آهن بهرحال معڪم معنيٰ اهو توهان سان گڏ ئي گڏ آهي جاتي به توهان هجو الله تعالي

تنهنڪري انهيء رب تبارڪ و تعاليٰ جو جيڪو معاملو آهي ته انهيء ڏي توهان جو توجه هجي. آمنوا بالله، ايمان آڻيو الله تي ان جي رسول تي، ۽ خرچ ڪريو جيڪي اسان توهان کي ڏنو آهي، مستخلفين فيه، نائب ٿيندڙ توهان انهيء ۾. رب تعاليٰ توهان کي ڏنو آهي، توهان اهو خرچ ڪريو، الله جو خزانو آهي، توهان ان جي خرچ ڪرڻ ۾ نائب آهيو. مال توهان جي هٿن ۾ آهي، اهو الله جي ملڪيت آهي، توهان امين ۽ خزانچي آهيو.

ته ترهبون به عدو الله و عدوکم دشمن ٿيندو آهي ٻه قسم هڪڙو دشمن ٿيندو آهي انسان جي ذات جو ٻيو دشمن ٿيندو آهي انسان جي دين جو جيڪو دين جو دشمن آهي اهو الله جو دشمن آهي جيڪو انسان مسلمان جي ذات جو دشمن آهي سو ان جو به دشمن آهي الله جو به دشمن آهي ٻيڻي دشمني دين جو دشمن قرآن جو دشمن الاهي حڪومت جي قائم ڪرڻ جو دشمن اهو دين جو دشمن ڪافر آهي ۽ ذات جو دشمن اهو شخص آهي جيڪو هن جي مال کي کڻي جيڪو هن جي جان کي هلاڪ ڪري جيڪي هن جيڪو هن جي سر جو دشمن هجي اهو هن جي جان جو دشمن آهي فرمائي ٿو ته پنهنجا هٿيار رکو پنهنجو نشان چٽيو پنهنجي قوت مضبوط ڪريو پنهنجو لوهو ايڏو مڃايو جو تهان جو دشمن الله جو دشمن اتي پنهنجي جاين تي گيدي ٿئي سست ٿئي همت نه ڪري ته مان جيڪڏهن روڊ تي نڪرندس ته مون کي ماري ڇڏيندا. ڪافر چوندو جيڪڏهن مان هنن جي سرحد تي ويندس ته منهنجي تباهي ٿيندي. اهو رعب جڏهن هن جي دلين ۾ ويٺو پوء توهان جو هي ڪم پورو ٿيو. جي اهو رعب نه آهي ته توهان جو ڪم پورو نه آهي توهان فريضو نه ادا ڪيو آهي. اهو مسئلو سمجهڻو آهي ايڏو وڏو مسئلو آهي اهو.

والذين آمنوا منڪم وانفقوا جن ايمان آندو ۽ الله جي رستي ۾ خرچ ڪيو، هٿيار ٺاهيو، قوت پنهنجي مضبوط ڪيو، اهڙي قوت مضبوط ڪيو جنهن جي انتها اها آهي ترهبون به عدو الله وعدوڪم پنهنجي دشمن کي الله جي دشمن کي توهان سست ۽ گيدي ڪري ڇڏيو لهم اجر ڪبير پوء ٿو فرمائي الله تعاليٰ ان جي لاء اجر تمام وڏو آهي پوء اجر وڏو آهي حقيقي رستي اسلام جي تي پوء اهو شخص پهتو آهي

دنيا، دولت، ملڪيت، اها سڀ سولي ڪافر کي به ملي مؤمن کي به ملي. قرآن توهان ڏي آيو آهي، اهو جيڪو توهان جو ايمان آهي، توهان تنهن ڪري توهان وٽ پهتو آهي، جيئن توهان کي ظلمات کان ڪڍي نور ڏي آڻي، توهان کي سستيء کان ڪڍي بهادريء ڏي آڻي، ڪفر کان ڪڍي ايمان ڏي آڻي، بدعملي کان ڪڍي عمل ڏي آڻي، ڪمزوري کان ڪڍي توهان کي

رب تعاليٰ توهان جي مٿان رئوف ۽ رحيم آهي، ٻاجهارو مهربان آهي. خدا توهان کي رافت جي معنيٰ ٿيو اهڙي ٻاجهه جو مصيبتون ٽار ڪري. رحمت جي معنيٰ آهي اهڙي ٻاجهه جو ڪجهه ڏئي هن سان مدد ڪجي. ته رافت ۽ رحمت ۾ اهو فرق آهي. رافت معنيٰ ڪجهه ڏئي ڪجهه پري ڪري هن کي بچائجي. اها رافت آهي. ڏسو ته ٻار وار ننڍڙو ٻانبڙا پائيندو ٿيو ته هن ۾ وڇونء، نانگ يا ڪا تڪليف آهي، باهه آهي، ڊوڙي وڃي ان کي پري ڪري يا ان باهه کي يا وڇونء کي يا نانگ کي ماري وجهي. باهه کي وسائي ڪري اها رافت پر انهي ٻار کي وهنجاري سهنجاري ڌوئي ڪپڙا ڌپڙا پارائي کاڌو کارائي اها رحمت ڏيڻ رحمت پري ڪرڻ رافت الله فرمائي ٿو ته توهان تون رب مصيبتون پري ڪرڻ جي لاء توهان کي مجاهد ٿو بڻائي توهان کي هٿيار استعمال ڪرڻ جو حڪم ٿو ڪري توهان کي جنگ ۽ جهاد ٿو سيکاري اها رافت آهي وري توهان پاڻ ۾ رحماء بينهم الله تعالا توهان کي هڪ ٻئي ۾ پاڻ ۾ رحيم ٿو بڻائي اشداء علي الڪفار ڪافرن تي توهان

پر جيڪڏهن جنگ جي لاء، جنگ جي ميدان جي لاء، ٻاهر ميدان تي نڪري ٽلي ٿو هلي، الله تعاليٰ کي ان جو اهڙو ٽلڻ پسند ايندو آهي جو ڪنهن به قسم ۾ نه ٽلي. جيڪا شيء حرام آهي سا اها پسند ٿي اچيس پئي. پاڻ فرمائن ٿا ته، ان الله لا يحب ڪل مختال فخور.

شاهه صاحب لکن ٿا ته قرض جي معنيٰ هتي جهاد جي وقت ۾ خرچ ڪرڻ مراد آهي. جهاد جي لاء هٿيار وٺڻ جو خرچ مراد آهي. هميشه مسلمان کي اسلحو وٺي انهي سان تياري ڪرڻ ۽ انهي تي جيڪي جو خرچ ٿو ڪري اهو مراد آهي. ڪيترا ماڻهو وڃي ٿا پئسا خرچ ڪن، اجايا ٿا پئسا خرچ ڪن، کائڻ ۾، پيئڻ ۾، لٽي ۾، ڪپڙي ۾. پر مسلمان جي مٿان اهڙو وقت اچي چڪو آهي، اهڙو وقت اچي چڪو آهي جو جيڪر مسلمان کي ڦاٽل ريڙهن واري قميص هجيس ها، گول کي پيوند لڳل هجنس ها، پر جيڪڏهن گولين جو ڪنڍلو هجيس ها ۽ هڪڙي سٺي بندوق جيڪا هڪدم هن کي پورا فائرنگ ڪري ڏي ها، اها هن کي وڌيڪ عزت بخشي ها. ها، گهر ۾ عورتن کي جيڪر زيور پيل هجن ها ڪنن کان، ان کان هڪڙي گولي بهتر اٿس جيڪا هن کي وجهي ها. اهڙو دور آهي نوڪري جو.

جو مؤمن ۽ مؤمناڻيون نور انهن جي اڳيان پيو چمڪندو، هدايت جو نور دنيا ۾ چمڪندو ۽ سڄي پاسي کان، ساڄي پاسي کان هن ڪري چمڪندو ڇو ته اعمال ناما سڄي پاسي ڏانهن سڄي هٿ ۾ ملندا، تنهن ڪري نور به انهن جو سڄي پاسي کان لائٽ ٿيو نڪرندو، عملن جو نور هوندو ۽ ان ڏينهن روح جا احڪام غالب هوندا، مرڪز روح جو ماڻهوء کي سڄي پاسي ڏانهن آهي، اهو به وجهه آهي.

عزت کي نصيب فرمائي. بشراکم اليوم اڄ توهان کي مبارڪ آهي، جنات تجري باغ جن جي هيٺان نهريون وهنديون خالدين فيها هميشه هوندا. اهو جيڪو انفاق في سبيل الله آهي اهو دعوت اسلامي کي بلند ٿو ڪري اڳين مذهبن ۾ انفاق في سبيل الله ايترو ڪونه هو انهي طرح جو ڪونه هو حضرت عيسيٰ عليه السلام جي دور ۾ ته جنگ ئي ڪانه

پوء انهن کي حڪومت وارن پڪڙي ڌڪڙي مارائي ڇڏيو. حديث پاڪ ۾ اچي ٿو ته ڪي ويچارا اهڙا هوندا جن جا سر تي ڪرٽ وهايا ويا، ڪي اهڙا جن کي قتل ڪيا ويا، ڪيو ويو. تأسرون فريقا وتقتلون فريقا ڪيترن کي گرفتار ڪيو. هڪڙي جماعت. ٻي جماعت به نيڪ هئي، چڱي جماعت هئي. زباني طور اهي به ڪم ڪندا رهندا هيا. پر ايڏو سخت نه، درمياني درجي جو هلڪو. ٽين جيڪا جماعت هئي، انهن ڏٺو ته.

نقتبس من نورڪم توهان جي نير نور منجهون اسان ڪجهه چوچڙي ٻاريون ڪجهه روشني حاصل ڪريون پر اهو هنن جو مطالبو غلط هوندو ڇاڪاڻ ته هڪڙي ماڻهو جي اک ٻئي ماڻهو کي نظر جو فائدو ڏيندي آهي ڪا دنيا ۾ ظاهر ڳالهه آهي نابين هجي ته به بس جي چنجهو هجي ۽ گهٽ نظر هجيس ته به تيز نظر واري جي نظر هن کي ڇا فائدو ڏيندي ته هنن کي چيو ويندو ارجعوا وراءکم پوئتي موٽو

له بسور له باب تنهن کي دروازو مڙيئي هوندو باطنه فيه رحمت ڏسڻ ۾ ائين پيو ايندو جيئن هنن کي عبرت جي لاء ڏسڻ ۾ اچي ته ڇا حال ٿيو آهي هنن جو باطنه فيه رحمه اندرين پاسي رحمت هوندي معنيٰ جنهن پاسي ڏي مومن هوندا ظاهره ٻيو پاسو جي منافق هوندا ڪٽجي ويندا اهي ڇو ته دروازو ڏي هنن کي اندر ڀت وجهي مومنن کي هيڏي ڪندا ابڙا ٻاهرئين پاسو هوڏي، انهي پاسي ڏي عذاب هوندو. الله تعاليٰ فرمائي ٿو، ديوار کڙي ٿي ويندي، حد مقرر ٿي ويندي، دروازو هوندو جنهن منجهان مؤمن جنت جي طرف هليا ويندا ۽ منافقن جي نظر کان پاسيرا ٿي ويندا ۽ پوء انهي پاسي ڏي، جنت ڏي، آرام هوندو ۽ هيڏي ٻاهر انهن کي

غرتکم الاماني، توهان کي توهان جي خيالن ڌوڪي ۾ وڌو، اماني جمع امنية جي، امنية جمع خيالن کي پنهنجا هٿرادو دين جا خيال ٺاهي ويهي رهيو ته دين جو ڪم هي آهي ايترو بس ٻيو ڪجهه نه ته انهن عيسائين ۾ اها ڳالهه آهي. ڇا هيو اهي جيڪڏهن پويون وڃي ويٺا انهن ۾ اها ڳالهه هئي هن ۾ رافت به هئي ۽ رحمت به هئي رافت اها ته ماڻهن کان تڪليف پري ڪرڻ جي ڪوشش ڪجي مڙئي ڪنهن سان نيڪي ڪجي.

حتي جاء امر الله جيسين الله جو حڪم اچي پهتو، موت آيو، غرّڪم بالله الغرور دغاباز توهان کي انهيء لائين تي بيهاري ڌوڪو ڏئي ڇڏيو جو توهان هميشه انهيء ڌوڪي ۾ پئجي ويو. بظاهر توهان کي چڱا لفظ نظر آيا، اسلام جي دعويٰ نظر آئي، اسلام جا ڪم نظر آيا، مگر اندروني طرح سان توهان پنهنجي شهوات ۽ لذات ۾ پئجي ويو، نفاق جو رستو اختيار ڪيو، پنهنجي نفس کي ڌوڪو ڏنو، هلاڪت ۾ پئجي ويو، نه وري توبهه ڪيو ته ڪڏهن اسلام ۽ مسلمانن جي مدد ڪجي ۽ دين جي خدمت ڪجي ۽ پاڻ کي تيار رکجي هميشه ضرورت سنا مهل جهاد اسلام جي چوٽي آهي جهاد توهان اوڏهين ڪڏهن هڪڙي دفعي تڪيو به نه ڏٺو به نه فاليوم لايوخذ منڪم فديه

ملڪ ۽ جاء آهي جهنم. هي مولاڪم، اها توهان جي سنگتياڻي آهي باهه. بئس المصير، بڇڙي جاء آهي ڦرڻ جي، جو توهان هتي وڃي پهتيو. الم يان للذين آمنوا، ڇا نه ويجهو ٿيو مؤمنن کي؟ انيٰ ياني ويجهي ٿيڻ جي معنيٰ ۾، آن نه آيو، وقت نه آيو انهن کي، مؤمنن کي، ان تخشع قلوبهم، جو نرم ٿين ها دليون انهن جون الله جي ذڪر لاء، رب جي ياد لاء موٽي اچن ها. دنيا هنن کي ياد هئي، سڀ ڳالهه ياد هئي، پر خدا جو ذڪر ياد نه هيو.

فقست قلوبهم پوء دليون انهن جون ڪٽجي ويون، ڪثير منهم فاسقون ڪيترا ايترا انهن جا هيا فاسق، نافرمان، هيا. معنيٰ، ايمان اهو آهي جيڪو دل کي نرم ڪري، نصيحت اها آهي جيڪا خدا جي ياد ۾ هجي. شروع ۾ اهل ڪتاب چڱا هئا، پيغمبرن جي صحبت ۾ هوندا هئا، ڪجهه مدت کان بعد غفلت اچي وئي، دليون سخت ٿي ويون، اها ڳالهه نه رهي، اڪثر ۾ سرڪشي اچي وئي، نافرمانيون اچي ويون. هاڻي وري مسلمانن جو وارو آيو آهي، پنهنجي پيغمبر جي صحبت ۾ رهي ڪري نرم دلي اختيار ڪيون، انقياد ڪامل حاصل ڪيون، خشوع ذڪر الله جي لاء ڪيون، الله تبارڪ و تعاليٰ جي صفات سان تخلق باخلاق الله متصف ٿيا ۽ بلند مقام تي پهتا، اهڙي جاء تي پهتا جتي ڪا امت نه پهتي، هاڻي جيڪڏهن اهو ڪردار امت وري به محفوظ رکندي. ڇو ته هي ختم نبوت جو مسئلو آهي، ٻيو نبي ايندو ڪونه، اهو پنهنجي پنهنجي پنهنجي درجي تي انهن کي پڪڙي جهلي ويندا ته پوء بچاء آهي، جيڪر نه ته نقصان آهي.

۽ ڪوڙو ڪيون اسان جي آيات کي، اولئڪ اصحاب الجحيم اهي جهنمي آهن، اعلمو، ياد رکو، انما الحيات الدنيا لعب، هيء دنيا جي حياتي راند اٿو، لهو ۽ تماشو آ، راند ۾ ڪجهه ورزش ٿيندي آ، ۽ لهو وري صفا بلڪل بيڪار، ائين ويهي گپ شپ ماڻهو ڪري ڪو فائدو ڪونه، ڪي توهان جون حرڪتون اهڙيون آهن بيڪار پر ٿورو گهڻو جسماني نفعو توهان کي پهچندو آ، ڪي اهڙيون حرڪتون آهن جو نه جسماني نفعو نه ڪو ڪو ٻيو فائدو. ۽ زينتن، سينگار، بڻاء مان ٻيو ڪجهه ناهي، تفاخرن، هڪ ٻئي کي پنهنجو مال، ملڪيت، جايون، اهي سڀ مقابلا ڪري، تفاخرن بينڪم، پنهنجون جايون هڪ ٻئي کي ڏيکاري ۽ فخر ڪندا آهيو، وتڪاثرن في الاموال، پنهنجي مال ۽ ملڪيت جي زيادتي ڏيکاري، انهن ۾ گهڻائي پنهنجي سان فخر ڪندا آهيو، والاولاد، اولاد پنهنجي گهڻي ڏيکاري، پوء انهن ۾ فخر ڪندا آهيو. اها ڳالهه ئي ڪانهي ڪا، اصل الله تبارڪ وتعاليٰ جي رضا کپي. ڪذلڪ جعلناڪم امة وسطا لتڪونوا شهداء علي الناس ويڪون الرسول عليڪم شهيدا توهان امت آهيو اهڙي وچ واري امت جو دنيا جا رهبر آهيو هڪڙي پاسي تي توهان کي هڪڙيون قومون هن جيڪي جيڪي سرمائيداري نظام ۾ ڪوشش ڪري اميرن کي امير بڻائي غريبن کي غريب ڪري پست ٿا ڪن ۽ ان جي خون ۽ پسيني سان رانديون ٿا ڪن ٻي هڪڙي اهڙي قوم آهي جيڪا خدا جو به انڪار ٿي ڪري پئي ۽ انسان ذات جي ڪنهن قيمت جو هنن وٽ ڪو قدر ڪونهي ڪو، نه هنن وٽ ننگ محفوظ، نه نسل محفوظ، نه رت محفوظ، نه عزت محفوظ. ڪيميونزم قسم جا ماڻهو، الله ٿو فرمائي ته ڪنتم امة وسطا توهان وچ تي آهيو، هڪڙي هيڏي قوم اٿو ٻي هيڏي. هڪڙا هڪڙا اهڙا آهن جيڪي. ڪنهن ذاتي ملڪيت کي ڪنهن جي قبول ڪرڻ جي لاء تيار ڪونهن. اهي لٽيري قسم جا ماڻهو جو هڪڙا چند ماڻهو حڪومت جي تخت تي ويهي ٻين کي ڍورن وانگر وهائن، سوشل ڪميونزم جو متو اهو آهي ۽ ٻيا وري سرمائيداري نظام جا ماڻهو جيڪي ماڻهن جون دولتون گڏ ڪري پاڻ وٽ انهن جي مٿان حڪومت هلائن جيڪي جيئن يورپ آهي Imperialism هاڻي اهي ٻه طاقتون الله ٿو فرمائي ته توهان انهن جي وچ ۾ آهيو. لتڪونو شهداء علي الناس جيئن توهان ماڻهن جا رهبر بڻجو ۽ توهان هنن جا امام ٿيو، اڳواڻ ٿيو، پروگرام ڏيو، ويڪون الرسول عليڪم شهيدا، توهان جو رسول رهبر آهي، انهيء جي ڳالهه وٺي ماڻهن کي ٻڌايو، پوء بچاء ٿيندو توهان جو. اها آهي مختصر پروگرام قرآن شريف جي اتي آيل. باقي نه ته دنيا جي زندگي هيڏي به لعب آهي، هيڏي لهو آهي. معنيٰ ڪجهه، هڪڙو ڪو جسماني نفعو يا اهو به نه ۽ زينت ۽ فخر آهي توهان جو هڪ ٻئي ۾ ۽ مال جي گهڻائي ڏيکارڻي ۽ اولاد جي گهڻائي ڏيکارڻي ۽ ٻيو ته ڪجهه نه آهي اهو مرڻ کان بعد سڀ ختم ٿي ويندو ان جو مثال اهڙو آهي ڪمثل غيث جيئن هجي مينهن هڪڙو

جيئن مينهن تي گاهه سلا اوڀڙ ٿين هر ڪو ڏسي خوش ٿئي توهان پنهنجي زندگي کي ائين ظاهر ڏسي ائين خوش ٿا ٿيو پيا وري جي مٿون موت جو طوفان اچي ويندو مند پوري ٿي ويندي جيئن فصل جي مند پوري ٿيندي آهي گاهه ٿي لتاڙجي ويندو ائين گاهه ٿي لتاڙجي ختم ٿي ويندو وفي الاخرت عذاب شديد آخرت ۾ عذاب سخت هوندو انهيء ڌر جو ومغفرت من الله يا وري بخشش هوندي جن بچايو پاڻ کي ۽ خدا جي رضا هوندي

اعدت للذين آمنوا بالله ورسله تيار ڪيو ويو انهن شخصن جي لاء جن الله تي ايمان آندو رسول تي ايمان آندو ذلڪ فضل الله يؤتيه من يشاء الله جو فضل آهي الله تعالي جنهن کي ڏي والله ذو الفضل العظيم الله تعالي وڏي فضل جو مالڪ آهي ما اصاب من مصيبة في الارض الله فرمائي ٿو ته اها اهو ڪم جيڪو توهان کي اسان ڏسيو آهي الاهي حڪومت کي قائم ڪرڻ جهاد ڪرڻ قومن کي جيئرو ڪرڻ مئل زمين ملڪ کي غير آباد کي آباد ڪرڻ

ڪو توهان الله تبارڪ و تعاليٰ جي حڪومت کڻي قائم به ڪئي، نيڪي جا ڪم به ڪيا يا ڪٿي نه قائم ڪري سگهيو پر توهان محنت ۽ ڪوشش پنهنجي ڪئي، الله ٿو فرمائي ته نه افسوس آهي نه ڦونڊجڻ آهي سڀ الله جو فضل آهي. والله لايحب ڪل لايحب ڪل مختال فخور الله تعاليٰ نه ٿو پسند ڪري هر آڪڙ ڪرڻ واري کي ۽ فخر ڪرڻ واري کي. جيڪي اهي ڪهڙا آهن؟ آڪڙ ڪرڻ وارا، فخر وارا هي ٿو ٻڌائي الله تعاليٰ، مان توهان کي اڳ ۾ هڪڙو مختال ٻڌايو آهي، جيڪو جهاد جي صف ۾ اسلحو ٻڌي ۽ نڪري، الله تعاليٰ استثنا ڪري ٿو هتي، اهي شخص آهن جيڪي بخل ٿا ڪن، ماڻهن کي بخل جو حڪم ٿا ڪن، انهن ماڻهن کي خدا پسند نٿو ڪري، پر جيڪي الله جي رستي ۾ خرچ ٿا ڪن، انهن کي الله تعاليٰ پسند ٿو ڪري.

اهو الله سان تعلق، ٻي عدالت مخلوق سان انصاف. دنيا جي اندر ٻه شيون آهن، هڪڙو الله آهي ٻي مخلوق آهي، ڇو ته عالم چئبو آهي ماسوء الله کي، خدا کان سواء سارو جهان، رب تعاليٰ سان معرفت جو تعلق ۽ رب جي مخلوق سان عدالت جو تعلق، الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته تون منهنجو خليفو آهين، توکي اهو ڪم ڪرڻو آهي.

انزلنا معهم الڪتاب، اسان ڪتاب نازل ڪيوسين، ميزان، ترازو، ليقوم الناس بالقسط، جيئن ماڻهو انصاف کي قائم ڪن. وانزلنا الحديد، پوء انهيء انصاف قائم ڪرڻ ۾ توهان کي تياري ڪرڻي پوندي، تنهنڪري اسان لوهه نازل ڪيو آهي، ته انهيء لوهه کي استعمال ڪريو، جيئن توهان عدالت کي دنيا ۾ قائم ڪريو، الله جي معرفت کي بحال رکو، هن پاسي ڏي شرڪ ڪٽيو، هن پاسي ڏي ظلم ڪٽيو. انهيء لوهه کي استعمال ڪرڻ فرض ٿيو توهان تي، نه ته هو نه ٿيندو ڪم. فيه باس شديد، ان ۾ سخت لڙائي آ، وڏي قوت آ، منافع للناس، ان ۾ وڏا نفع آهن. ليعلم الله الذين من ينصره، جيئن الله تعاليٰ ڄاڻي ته ڪير ٿو خدمت ڪري الله تعاليٰ جي دين جي ۽ ان جي رسولن جي، بالغيب پرپٺ، ڪير ٿو خدمت ڪري. ان الله قوي عزيز، بيشڪ الله تعاليٰ زبردست آهي، غالب آهي. سارو رب تبارڪ و تعاليٰ جو ڪم آ، توهان کي حڪم ڏنو اٿس ته توهان ڪهڙي به صورت ۾ الله جي هيڪڙائي کي قائم ڪريو، ڪهڙي به صورت ۾ عدالت کي رکو، الله جي ملڪ ۾ توهان الله جا خليفا آهيو ۽ ايستائين جو توهان کي لوهه استعمال ڪرڻو پوي، جيڪي شخص باغي هن انهن کي لوهه استعمال ڪري به ختم ڪيو، جهڙي جهڙي وقت جو دور هجي اوهڙي وقت جي قوت پنهنجي توهان تيار ڪريو ۽ اها توهان جي لاء تياري ايڏي وڏي هجي جو دشمن توهان جي قوت کي ڏسي سست ٿئي، پوء چئبو ته توهان پنهنجو فريضو ادا ڪيو.

ماڻهو چڱا ٿيا پيدا، هڪڙا اهڙا ماڻهو پيدا ٿيا جن جي دلين ۾ الله تبارڪ و تعاليٰ دين وڌو. حضرت عيسيٰ عليه السلام سان ته جيڪو معاملو ٿيو سو ته جيڪو ٿيو سو ٿيو، ان ۾ عدالت به آئي، انصاف به آيو، سڀ ڪجهه آيو پر عيسيٰ عليه السلام جا جيڪي ماڻهو هيا سو انهن ماڻهن ۾ رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته اسان جعلنا في قلوب الذين اهي شخص جن جي اتبعوه جيڪي ڪڍ لڳا انهن ۾ رافت رحمت رهبانيت ٽي شيون انهن ۾ پيدا ڪيون سين پر رافت ۽ رحمت هنن ۾ هئي رافت جو مطلب هيو ڪنهن جي تڪليف کي خدمت ڪري دفع ڪرڻ ڪنهن کي بار وٺي ته اچي پنهنجي منڍي ڏيڻ

ته نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي جيڪا قوم آهي جنگ انهن ۾ ڪانه هئي هنن ۾ جنگ ڪانه هئي حضرت عيسيٰ عليه السلام جي قوم ۾ جنگ ڪانه هئي ڇو ته ايڏي تياري ڪانه ٿي هئي جڏهن جنگ نه هئي عيسيٰ عليه السلام نڪري ويو ته جهاد عيسيٰ عليه السلام کي نصيب نه ٿيو هاڻي جي عيسيٰ عليه السلام وفات ٿو ڪري ته ذات نبين جي مجاهد آ

جيڪڏهن ڪو به هڪڙو ڪم نبيء جو رهيل هوندو ته هو پورو ڪندو ڪو؟ ڪو وقت گذرندو هڪڙو نبي هو انبياء منجهان ان لڙائي بيٺي ڪئي قوم سان حديث شريف ٿئي جو بخاري جي سج پيو لهي الله جو حڪم هو ته سج لهڻ اڳ ۾ فتح ڪر ۽ قوم پريون ڪافرن جي زورن ۾ هجي اڃا فتح نه پئي ٿئي دعا گهري الله کان ته رب تنهنجو حڪم آ ته

اها هوندي عيسائين جي حالت ۽ عيسائين ۾ اڄ تائين به دنيا جي اندر يڪي انهن جو اهو پروگرام آهي دوست هجي توڻي دشمن هجي ان جي تڪليف سهبي ان سان جنگ نه ڪبي جهاد نه ڪبو وڙهبو نه ان جي تڪليفون سهبون اهو پروگرام آهي عيسائين جو هي جيڪي مشنون وشنون ٺاهن ٿا انهي اصول تي آهن پر مقصد هنن جو وري به پنهنجو مذهب قائم ڪرڻو آهي تنهن ڪري لڙائي جي جيڪا ڳالهه ڪن رافت هنن ۾ اها هڪڙي مذهبي شيء آهي جنهن کي اسلام اچي نسخ ڪيو نبي پاڻ رئوف آ، نبي پاڻ رحيم آ، اهي سڀ ڳالهيون آهن، پر اهو ان جا موقعا رکيل آهن، مطلق رافت نه، مطلق رافت ناهي، ڇو ته پاڻ فرمائن ٿا، انا الضحوڪ، اها رافت آ، القتال، مان لڙائيون ڪندڙ آهيان، انا الضحوڪ القتال، فرمائن ٿا، مان کلندڙ به آهيان، لڙائيون ڪندڙ آهيان، کلڻ اها رافت آ، لڙائي ڪرڻ جهاد آ.

حضرت عبدالله بن مسعود کان هڪڙي روايت ٿئي اچي پئي ان روايت ۾ آهي ته باقي سوال آهي ته انهن ماڻهن وڃي جيڪا رهبانيت رکي ٽيون نمبر سو اها تڏهن رکيون جڏهن ان وقت جي اميرن ۽ رئيسن کان ڊڄڻ لڳا ۽ کليل بغاوت جڏهن هنن ڪئي ته انهن جي مقابلي ۾ نه اچي سگهيا هن جا صالح جيڪي هيا مضبوط ماڻهو مقابلي وارا اڳتي هلي جيڪي سختي سان مقابلو ڪندا ها انهن کي هن قتل ڪيو جيڪي باقي ويچارا بچيا پوئتي پوء انهن جي منع ڪرڻ کان بعد به هنن ۾ مقابلي جي طاقت نه رهي پوء هنن رستي رستي پنهنجي دين کي بچائڻ جي لاء جهنگل اختيار ڪيا جبل اختيار ڪيا سائين گهراين جا ٻيلا وڃي اختيار ڪيون، جائز لذتون به ڦٽي ڪري ويا، نڪاح ڪرڻ کي ڇڏيون، کاڌي پيتي جا سامان ڦٽي ڪيون، رهڻ سهڻ جا گهر به ڇڏيون، جهنگلن پهاڙن ۾ وڃي زندگي خانه بدوش ٿي بسر ڪيون، اهڙي قسم جا ماڻهو جي هڪڙي هنڌ خطرو ته وري ٻئي هنڌ وڃن، هن کي چئبو آهي راهب. رهب چئبو آهي خوف کي ۽ خطري کي. پوء اهڙي طرح سان هلندي هلندي پوء هن کي رهبانيت چوڻ لڳا. انهن جو جيڪو اهو طريقو هو، حالات جي مجبوري کان هيو، دين جي حفاظت جي لاء هيو. اصالتن اها شيء گندي ناهي. پنهنجي دين کي بچائڻ جي لاء اصالتن اها شيء گندي ناهي ۽ نبي سائين جن فرمايو ته جيڪو پنهنجي دين کي نه بچائي، دين جي بچائڻ جا ٻه طريقا هوندا، ملڪ ۽ ماحول ايڏو گندو ٿي وڃي جو دين کي نه بچائي يا ته وڃي سرحد تي بيهي لڙي، اسان وٽ اها شيء آهي، هنن وٽ اها شيء ڪانه هئي. ٻي شيء اسان وٽ ڪهڙي آهي جيڪا هنن وٽ به هئي، رڳو اصل اها هئي. اسان وٽ ٻه شيون آهن متبادل، هيڏي وڃي سرحد تي وڃي بيهي،

رافت ۽ رحمت کان پوء هنن پنهنجي دين بچائڻ جي لاء رهبانيت پاڻ تي نذر ڪئي هئي باس باسي هئي باس باسڻ کان پوء اها باس لازم الاداء هوندي آهي لازم الاداء هوندي آهي اهڙي طرح سان دنيا جو عيش ترڪ ڪرڻو شادي وغيره ترڪ ڪرڻو کاڌا پيتا ڇڏي ڏيڻو اهي سڀ اهڙي طرح سان آهن جو هنن پنهنجي مٿان پنهنجو نذر ڪري ڇڏيو